SBS Radio Mobile Phone ໂທລະສັບມືຖືເປັນອຸປະກອນຍຸກສະໄໝໃໝ່ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍແທ້ໆ ຈັກວ່າມັນພາເດີນທາງ ໄປຫັ້ນໄປນີ້ໂດຍບໍ່ຫຼົງທາງ ຈັກວ່າໃຊ້ມັນເພື່ອຊື້ນັ້ນຊື້ນີ້ ຈັກວ່າສື່ສານກັນໄປທົ່ວໂລກນີ້ໂດຍຟຣີໆໄດ້ ຈັກວ່າຫຼິ້ ນເກມ ຈັກວ່າຄົ້ນຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແລະອື່ນໆຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ມີສິ່ງທີ່ບໍ່ດັກບໍ່ດີນຳ ເຊັ່ນ ເຮັດໃຫ້ລົດຕຳກັນຖ້າຫາກວ່າຂັບລົດໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືນຳ ແລະອື່ນໆບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ບັ ດນີ້ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ປາບປາມນັກຮຽນໃຊ້ມືຖືຢູ່ໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ນີ້ເປັນເຫດການຄັ້ງແຮກ ທີ່ລັດວິກຕໍເຣຍຕ້ອງຫ້າມທັງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ແລະມັດທະຍົມສຶກສາບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໂທລະ ສັບມືຖື ແລະອີກແນວໜຶ່ງມີຢູ່ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີກະທຳໄດ້ຕາມໃຈຊອບ ແມ່ນວ່າໂຮງຮຽນອື່ນໆ ໃນທຸກລັດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີກໍຈະມີການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນດ້ວຍ ວັນພຸດເປັນວັນເວລ າເຂົ້າຮ່ຳໂຮງຮຽນໂດຍປົກກະຕິຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ McKinnon Secondary College ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ນັກຮຽນເດີນເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນນັ້ນ ຖາມສະບາຍດີເພື່ອນຝູງ ແລ້ວເອົາເຄື່ອງຂອງຂອງຕົນໄປໃສ່ໄວ້ຢູ່ ໃນລັອກເກີ ຮວມດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື Tiana Raboven ນັກຮຽນປີສຸດທ້າຍຂອງມັດທະຍົມສຶກສາ

ທີ່ຈະຖືກຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍປະກາດຕ້ອງຫ້າມມືຖືໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ນັບຕັ້ງແຕ່ລະຄັງດັງເພື່ອເຂົ້າໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ຈົນວ່າຮອດບາດວ່າ ລະຄັງດັງເພື່ອເລີກໂຮງຮຽນ ນີ້ຈະເປັນເຊັ່ນນີ້ສຳລັບທຸກໂຮງຮຽນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ James Merlino ລັດຖະມົນຕີສຶກສາທິການລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ

ນະໂຍບາຍຕ້ອງຫ້າມໂທລະສັບມືຖືຈາກໂຮງຮຽນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈນຳການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ເພື່ອລົບລ້າງການທີ່ໂຊຊຽວມີເດຍ ແລະ ການຂຽນຂໍ້ ຄວາມເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນເສຍຄວາມຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈໃນການຮຽນ ມັນກໍມີຈຸດປະສົງລົບລ້າງການຂົ່ມຂູ່ກັນດ້ວຍ Michael Carr-Gregg ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຈິດຕະໄວລຸ້ນ ສະໜັບສະໜູນການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນ

ທ່ານຄິດວ່າ ໃນການພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ນັ້ນ ແມ່ນມັນບໍ່ແມ່ນການຕໍ່ຕ້ານເທັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເຂົ້າຂ້າງສຸຂະພາບ ແຕ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ຄິດດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ Neil Selwyn ທີ່ເປັນສາດສະດາຈານດ້າ ນການສຶກສາດິຈິໂຕ

ລັດ New South Wales ກໍມີການຕ້ອງຫ້າມອັນຄ້າຍໆຄຽງກັນນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຫ້າມສຳລັບໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ໃນມື້ວັນສຸກທີ 26 ມິຖຸນາ 2019 ລັດຖະບານຊູເລຍຈັດກອງປະຊຸມອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອສັ່ງການຂັ້ນແຫ່ງຊາດອອກມາ Dan Tehan ລັ ດຖະມົນຕີສຶກສາທິການອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ຕົນສະໜັບສະໜູນແນວຄິດການຕ້ອງຫ້າມມືຖືນັ້ນ ກຳມະບານການສຶກສາອົດສະຕຣາເລຍ ສາຂາລັດວິກຕໍເຣຍ ດີອົກດີໃຈກັບການຕ້ອງຫ້າມຂອງລັດວິກຕໍເຣ ຍນັ້ນ ແຕ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນທັງຫຼາຍມີການຄ້ຳຈູນທີ່ຕ້ອງການໃນໄລຍະການບັນຍັດການຕ້ອງຫ້າມເປັນຂັ້ນໆໄປນັ້ນ ໂດຍທີ່ມັນຈະກິນເວລາເຕີ ບທີ່ມັນຈະຖືກບັນຍັດໄດ້ ນະໂຍບາຍຕ້ອງຫ້າມມືຖືໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ຈະຖືກລື້ມຄືນໃໝ່